ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວທີ່ Facebook ຂ່າວທົ່ວໄປ ເປັນຄັ້ງແລກໆ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນໜຶ່ງມາແລ້ວ ຄະນະລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍປະຊຸມກັນຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ບົ່ງວາງຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົ ດສະເຕຣເລຍໄດ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນນັ້ນ ມີການບໍ່ແຂງກະດ້າງຕາຍໂຕຕື່ມ ແລະ ຮັບເອົາຄົນທີ່ກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ເປີດເຜີຍວ່າ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ Quarantining in home, on farm, in camp, at a mining camp, on campus, any of these options we'll be looking at

ຈຸດເປົ້າໝາຍແມ່ນຈະເປີດຄືນໃໝ່ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ພາຍໃນຄຣິສມາສປີນີ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຕົນຮັບເອົາ ແລະ ຈະຮັບຮູ້ຂໍ້ສະເໜີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຖືກບົ່ງວາ ງອອກມາໂດຍ Royal Commission into Aged Care and Safety ເຖິງຂ່າວວານນີ້ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດເຖິງ 27,500 ຄົນ ຕາຍ 905 ຄົນ

2.4 million new cases worldwide and 36,000 deaths in the last week. Everywhere else is doing it tough and I think that's something that we should ອົດສະເຕຣເລຍກໍທຳໄດ້ດີເປັນພິເສດໃນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ວ່າຊັ້ນ ໃນດ້ານການເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາມີຢູ່ວ່າ ການໂຕ້ວາທີກັນລະຫວ່າງຄູ່ແຂ່ງ ເພື່ອຈະເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຈະຖືກປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຊີ້ຂາດອອກມາ ໃນວັນທີ 3 ຂອງເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020

ຢ່າລືມວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກຳເນີດເກີດມາຈາກຫ້ອງວິທະຍາສາດໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນະທີ່ນະຄອນວູຮານ ແລ້ວຄວບຄຸມໄວ້ບໍ່ໄດ້ ລາມໄປທົ່ວໂລກນີ້ຈິບຫາຍວາຍວອດ ທາງການລັດວິກໂຕເ ຣຍ ຢືນຢູ່ໃນຖານະອັນຈົບດີແທ້ ທີ່ຈະຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນໄວໆນີ້ ໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມີພຽງແຕ່ກໍລະນີດຽວທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກໂຕເຣຍ ແລະ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນມັນຢູ່ທົ່ວລັດວິກໂຕເຣ ຍຫຼຸດລົງໄປຢູ່ໃນຂັ້ນຮ້ອຍແລ້ວ ກໍລະນີດຽວທີ່ເປັນນັ້ນເຮັດໃຫ້ກໍລະນີທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນແມລເບີນ ສຳລັບ 14 ມື້ທີ່ຜ່ານມາສະເລ່ຍແລ້ວເປັນ 5.5 ແລະ ສຳລັບເຂດຊົນນະບົດລັດວິກໂຕເຣຍແມ່ນ 0.3 ແຕ່ຍັງມີ 10 ລາຍທີ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າ

ເມື່ອທີ່ມີການຕີລາຄາເບິ່ງຢູ່ ການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈະຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນມື້ອື່ນນີ້ 25 ຕຸລາ 2020 ໂຄງການເບ້ຍ Pandemic Leave Disaster Payment ຖືກຕໍ່ຍາວອອກໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ສຳລັບຄົ ນໃນລັດ Victoria New South Wales Western Australia ແລະ Tasmania ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການເງິນເປັນກ້ອນນັ້ນ ຈະຊົດຊ່ວຍບຸກຄົນສ່ວນຕົວໃນໄລຍະທີ່ຖືກແຍກໂຕຢູ່ໂດຍຕົນເອງ self isolation ຖືກຄວາຣັນທີນ 14 ມື້ ເຖິງເວລານີ້ ເງິນດັ່ງກ່າວເຖິງ 15 ລ້ານ 5 ແ ສນໂດລາ ຖືກເບີກໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍ ເຖິງ 14,300 ຄົນແລ້ວ ຄືຕໍ່ແຕ່ວັນທີ 8 ສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ເປັນຄັ້ງທະບິດທຳອໍໃນໄລຍະ 1 ສັບປະດາ New South Wales ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈັກຄົນ ແຕ່ກໍມີເຈັດຄົນທີ່ເປັນຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ ໄປຍັງລັດ New South Wales ແລະ ຖືກຄວາຣັນທີນຢູ່ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ New South Wales ຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ປວງສຸດໃນລັດ New South Wales ຊົມຊື່ນດີໃຈນຳ ບັດນີ້ໃນລັດ New South Wales ແມ່ນເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ຢູ່ນອກເຮືອນເຖິງ 30 ຄົນ ແລະ ຄົນເຖິງ 30 ຄົນຈະ booking ສຳລັບສະຖານທີ່ການຮັບແຂກຮັບຄົນ ຄື hospitality ໄດ້ ແລະ ເຖິງ 300 ຄົນສາມາດໄປກາບໄຫວ້ໃນສະຖານທີ່ການກາບໄຫວ້ຕ່າງໆໄດ້ ເປັນຄັ້ງໃໝ່ຄືຄັ້ງທີສາມ ຊື່ສຽງຂອງຄົນອົດສະຕຣາລຽ ນທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍອຸບັດເຫດຖືກເປີດເຜີຍອອກມາ ທີ່ເປັນການລ່ວງລ້ຳກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດນັ້ນແມ່ນ DFAT ຄືກະຊວງຕ່າງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍມີການແຊຂໍ້ມູນຕ່າງ ໆຂອງສ່ວນຕົວຂອງ 15 ຄົນອົດສະຕຣາລຽນໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດໂດຍທາງອີເມວ ຍານາງ Payne ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຂໍອະໄພຍະໂທດນຳເລື່ອງນີ້ ແລະ ເວົ້າວ່າ ກະຊວງຂອງຍານ າງກຳລັງເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນອີກໃໝ່ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ນີ້ເປັນຄັ້ງທີສາມແລ້ວ ສູນ Multicultural Center for Women's Health ທີ່ປະສານກັນກັບຊຸມຊົນນານາວັດທະນະທຳອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ຕ້ອງມີການເຮັດການກະທຳຫຼາຍ ຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າການຊີ້ແຈງອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈະໄດ້ຍິນ ແລະ ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈ ສູນກາງດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບການຄ້ຳຈູນການເງິນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກລັດວິກໂຕເຣຍເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີ ການຂາດເຂີນການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ

ກິລາ ແມວ The Cat ເສືອ The Tiger ທີ່ລ້ວນແລ້ວທີ່ເປັນທີມເຕະບານ AFL ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ຈະດວນກັນເປັນແຊ້ມ AFL ຢູ່ນາທີ Gabba ໃນບຣິສເບນ ໃນມື້ນີ້ ທັງສອງນັ້ນຈົບການຝຶກຊ້ອມແລ້ວໃນວານນີ້ ເສືອ Richmond ຈະເອົາຊະນະໃຫ້ໄດ້ເປັ ນຄັ້ງທີ 4 ໃນຂັ້ນ AFL ແມວຈີລັງນັ້ນກໍມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັນນັ້ນ ທີ່ແມວບໍ່ຮອດບໍ່ເຖິງຂັ້ນ Grand Final ຂອງ AFL ຈັກເທື່ອຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນກວ່າບັດນີ້ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍ ທໍ່ກັນກັບ 71 ເຊັນສະຫະ ລັດອາເມລິກາ 0.60 ຢູໂຣ 4.77 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,536.08 ດົງຫວຽດນາມ 2,903.95 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.35 ບາດໄທ 6,585.61 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມວເບີນຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 5 9 13 ແຄນເບີຣາຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 9 14 ຊິດນີ ຈະຕົກຝົນຊາວເວີລົມ 13 17 ບຣິສເບນຈະຕົກຝົນຊາວເວີອາດພາຍຸ 19 30 ດາວິນອາດຈະພາຍຸ 26 33 ເພີດຈະແດດ 17 34 ອາດີເລດ ແລະ ໂຮບາດຈະເມກ 9 17 53 ຕາມລະດັບ
ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ